ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ນັກວິ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ແອມເຟຕາມິນ ບໍ ສານນີ້ມີປະໂຫຍດທາງການແພດຢ່າງມະຫາສານ ທ່ານໝໍເພິ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ ສານນີ້ຈະກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດໃຫ້ຕື່ນ ຕົວ ເປັນຢາທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ດີ ໃນບາງປະເທດ ໃນເວລາໃກ້ຈະສອບເສັງ ນັກສຶກສາມັກໃຊ້ສານນີ້ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຕື່ນຕົວ ບໍ່ເຫງົານອນ ເພື່ອທີ່ຈະອ່ານໜັງສືໄດ້ດົນຂຶ້ນ ເຫັນແລ້ວວ່າແອມເຟຕາ ມິນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສານນີ້ຄືສ່ວນປະສົມສຳຄັນຂອງຢາບ້າທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນດີ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຖ້າໃຊ້ຢາທຸກຢ່າງໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ກໍຈະເກີດປະໂຫຍ ດຢ່າງມະຫາສານ ແຕ່ຖ້າມັນເປັນປົວໂລກ ກໍຈະມີໂທດຢ່າງມາກມາຍ ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍ່

ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນຕິດໄປເຖິງສະໝອງ ກໍຈະໄປລວມຕົວກັບສານສື່ປະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂດປາມິນ ການລວມຕົວນີ້ຈະກະຕຸ້ນສະໝອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພີດເພີນ
ນວຍການໃຫ້ໂຮງໝໍ Seven Day Adventist ເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນສະແຫວງຫາຄວາມສຸກທີ່ເກີດຈາກການກະຕຸ້ນຂອງລິດຢາ ພວກເຂົາຄິດວ່າ

ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ຕິດຢາກຳຈັດສານເສບຕິດອອກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ສານສື່ປະສາດເລີ່ມຄຸ້ນເຄີຍກັບຢາເສບຕິດທີ່ເສບເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ສານເສບຕິດຊ້າລົງ ດັ່ງນັ້ນ ຄົ ນທີ່ເສບຈຶ່ງຕ້ອງການເສບຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນີ້

ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ການມີສາສະໜາປະຈຳໃຈ ຜິວໜັງຫຼຸດລົງ ໃຈທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນເຍົາວະຊົນຈາກການມົ້ວສຸມໃນສິ່ງ ເປັນສື່ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ ແລະ ຮັກສາອາການໄຂ້ໄດ້ດີ ໃນສະໄໝກ່ອນ ກ່ອນຈະດຳເນີນ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະ ຈະຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າຄວາມຮ້ອນນັ້ນເກີດມາຈາກຫຍັງ

ການອອກກຳລັງກາຍ
ການ ຂະໜາດໃດກໍຕາມ
ໄປຜ່ອນຄາຍໄດ້ ໄຊ ສ່ວນອາການເຈັບຫົວເພາະເສັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກິນຢາ ໃຊ້ນ້ຳເຢັນແຊ່ຕີນ ແລະ ນ້ຳຮ້ອນສັບປ່ຽນກັນ ເອົາຜ້າຈຸບນ້ຳເຢັນ ຫຼື ນ້ຳແຂງ ປັ້ນພໍໝາດໆ ແລ້ວວາງໄວ້ເທິງໜ້າຜ າກ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະບາຍຂຶ້ນ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດນີ້ ເວລາຂອງດອງ ຂອງຫວານ ແລະ ເຮົາຈະພົບກັນ
ຄົນຕິດເກມຄອມພິວເຕີ ຕິດລາຍການໂທລະພາບ ຕິດການພະນັນ ຕິດລາຍການກິລາ ຈົນຕ້ອງອົດຫຼັບອົດນອນ ເມື່ອເຮົາປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງໃດກໍຕາມ ມາຄອບງຳຊີວິດເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນໄປ ນຳສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວຄືສິ່ງເ ສບຕິດ ເພາະສະນັ້ນ ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງ ຜູ້ຟັງ ຄິດເບິ່ງວ່າ ປິດທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ສະບາຍດີ ຈົດໝາຍ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 98 Thomson
ໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບວິທີງ່າຍດີ ທີ່ຍິນດີຈະແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂ ອງລາຍການ

ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນ ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງ G A P O R E 29818 ຫຼື ອີເມວໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao a

ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ພວກເຮົາຕ່າງກໍຕ້ອງເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີໆ ຕ່າງໆກັນ ບາງອັນກໍເປັນເລື່ອງນ້ອຍ ບາງອັນກໍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ສຸດແທ້ຕັ້ງແຕ່ອາຊີບ ແລະ ການງານຂອງເຮົາແຕ່ລ ະຄົນ ສຳລັບທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ ການຕັດສິນໃຈສຳລັບອະນາຄົດກໍຄົງຊິບໍ່ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ເມື່ອທຽບກັບເຍົາວະຊົນຄົນໜຸ່ມສາວ

ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວການຕັດສິນໃຈຂອງຊາຍສອງຄົນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຕິດຕາມລາຍການນີ້ເປັນປະຈຳ ທ່ານຄົງຈະຕ້ອງຮູ້ເລື່ອງຂອງຊາຍຄົ ນໜຶ່ງ ຜູ້ເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊົນຊາດອິດສະຣາເອວ ແລະ ຄົນອາຣັບ ທີ່ຊື່ວ່າອັບຣາຮາມ ເມື່ອເຂົາຕັດສິນໃຈເດີນທາງອອກຈາກບ້ານເມືອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໄປສ້າງຊາດໃໝ່ໃນແຜ່ນດິນໃໝ່ ການຕັດສິນໃ ຈຂອງອັບຣາຮາມ ມີຫຼານຄົນໜຶ່ງຂໍຕິດຕາມໄປ ຄືໂລດ ທີ່ຈະໄປນັ້ນ ເຂົາມາພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາ ເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ເຈົ້າຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງນຶກເຖິງພາບ ເອົາເອງວ່າ ການເດີນທາງສະໄໝເມື່ອ 4,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວນັ້ນ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ມັນບໍ່ມີຖະໜົນຫົນທາງ ເບິ່ງໄປທາງໃດກໍມີຕັ້ງແຕ່ທະເລຊາຍ ການເດີນທາງມີວິທີດຽວຄື ເດີນທາງດ້ວຍການຍ່າງ ການຍ້າ ຍຄອບຄົວເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ຫຼາຍ ເພາະເຂົາມີສັດລ້ຽງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄົນສະໄໝກ່ອນ

ແກະ ແລະ ກະອູດເປັນຕົ້ນ ແລະ ເຂົາຈຶ່ງອອກເດີນທາງໄປແບບຊ້າໆ ແຕ່ກໍໄປຢ່າງເລື້ອຍໆ ຕາມທິດທາງທີ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄປ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນັ້ນເອງ ສັດກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຄົນໃຊ້ກໍມີລູກເກີດຂຶ້ນ ມາຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈຳນວນຄົນ ແລະ ສັດຂອງອັບຣາຮາມ ແລະ ໂລດກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເກີດຄວາມຜິດຖຽງກັນຂຶ້ນລະຫວ່າງຄົນໃຊ້ ທີ່ຍາດສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ຈົນນັບວັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທຸກໆມື້ ຈົນໃນທີ່ ສຸດ ອັບຣາຮາມຈຶ່ງບອກກັບໂລດວ່າ ການບໍ່ກ່າວເຖິງພຣະນາມຂອງ ແຍກທາງກັນ ບໍ່ເໝາະສົມ

ລຸງກໍຈະຕ້ອງໄປທາງຊ້າຍ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສະໄໝນັ້ນມີທີ່ດິນຫວ່າງເປົ່າຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ເພາະຄົນຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ ມັນຈຶ່ງງ່າຍທີ່ຈະຕ້ອງຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຕັ້ງຮາກຖານໃໝ່ ເມື່ອໂລດໄດ້ຍິນຢ່າ ງນັ້ນ ເຂົາກໍເບິ່ງໄກອອກໄປຍັງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ກໍເຫັນທັງຫົກຂໍ້ທີ່ເຫຼືອຈະກ່ຽວ

ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຈົນມີຄຳເວົ້າ ແລະກາຍເປັນສັບຂອງພາສາອັງກິດມາຮອດທຸກມື້ນີ້ວ່າ Sodomite ໝາຍເຖິງຮັກຮ່ວມເພດລະຫວ່າງຊາຍກັບຊາຍ ແຕ່ໂລດໄດ້ເບິ່ງຂ້າມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະຄິດເຖິງຕັ້ງແຕ່ຄວາ ມລ້ຳລວຍ ແລະສິ່ງທີ່ເຂົາຈະໄດ້ໃນມື້ໜ້າ ເມື່ອຄິດເຖິງເມືອງໃຫຍ່ໆ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ມັນກໍເໝືອນກັບທຸກມື້ນີ້ແຫຼະ

ເພາະປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍຕົວໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ບໍ່ຄິດເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຕົວເອງໃນອະນາຄົດ ເມື່ອຄິດຈະເລືອກທາງເດີນຊີວິດກໍຕ້ອງຄິດໃຫ້ມັນຮອບຄອບເສຍກ່ອນ ຂໍໃ ຫ້ຕົວຢ່າງຂອງຊາຍສອງຄົນນີ້ເປັນບົດຮຽນແກ່ເຮົາທຸກຄົນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູ ຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮັກນັ້ນໄປເຜື່ອແຜ່ແກ່ຄົນອື່ນ ຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸ ກຄົນ ຂະນະນີ້ ຄວາມສຸກໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຮັກເປັນຮາກຖານ ມີຄວາມຮູ້ສຶກນຶກຄິດຢູ່ສະເໝີວ່າ ຈະໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີ ແກ່ທຸກຄົນເໝືອນກັບທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແ ກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະນະການສິປະກາດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະ ພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງ ສັງຄົມມະນຸດເຮົາທຸກຍຸກທຸກສະໄໝບໍ່ເຄີຍ ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ ສັນ Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະຍາ ກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່າ ນ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກສະບັບເນາະ ຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເ ພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົ ບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ
l a o a w r o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ